ຂໍນ້ອມໄຫວ້ແດ່ຄຸນພະສີລັດຕະນະໄຕ ຂໍນ້ອມນະມັດສະການພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານ ພະເຖລານຸເຖລະທຸກທ່ານທຸກອົງ ຂໍຈະເລີນພອນອອກຕົນຍາດໂຍມສັດທາສາທຸຊົນທັງຫຼາຍທີ່ໃຫ້ການຕິດຕາມ ອ່າ ຮັບຊົມຮັບຟັ ງ ໄລສົດລາຍການພະທຳຄຳສອນ ຊຶ່ງມື້ນີ້ກໍກົງກັບວັນພຸດ ພົບກັບອາຕະມາພາບ ເຊັ່ນເກົ່າເຊັ່ນເຄີຍ ທຸກວັນພຸດໃນຫົວຂໍ້ທຳມະພາສິດ ຊຶ່ງມື້ນີ້ກໍຈະໄດ້ມາອະທິບາຍໃຫ້ຄວາມໝາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ ອ່າ ໂພສໄປ ໄດ້ແຈ້ ງເຕືອນໄປທາງເພຈ ຫຼືວ່າທາງ Facebook ສ່ວນໂຕ ຫົວຂໍ້ມິດສະຫາຍ ຊຶ່ງມື້ນີ້ກໍທາງວັດກໍມີຝົນຕົກແດ່ຈັກໜ່ອຍ ຊຶ່ງປົກກະຕິຖ້າຝົນຕົກນີ້ກໍ ບາງເທື່ອກໍໄຟດັບ ບາງເທື່ອກໍເນັດຫຼຸດ ເພາະສະນັ້ນກໍບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຈະລົ້ມກາງລາ ຍການບໍ່ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດເນາະ ກໍຄັນບໍ່ລົ້ມກໍຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີໄປ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ ອ່າ ມາໄຟດັບກາງລາຍການ ກໍຢູ່ຊື່ໆກໍຮູ້ສຶກວ່າຫາຍໄປຈາກໜ້າຈໍ ກໍຂໍໃຫ້ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍທີ່ຮັບຊົມຢູ່ ກໍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າເປັ ນເນັດຫຼຸດ ຫຼືບໍ່ຊັ້ນກໍໄຟດັບ ຊຶ່ງມື້ນີ້ຈະ ຈະຍົກພຸດທະສາສະນະສຸພາສິດ ອ່າ ຊຶ່ງມາຈາກພະໄຕປິດົກ ພະສຸດຕັນຕະປິດົກ ເຫຼັ້ມທີ 19 ອັດຖະກະຖາ ຂຸດທະກະນິກາຍ ມະໂນຊະຊາດົກ ຊຶ່ງອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທ ະເຈົ້າເພິ່ນກໍໄດ້ຕັດຄາຖານີ້ ເອີ ໄດ້ ປາລົບພິກຂຸອົງໜຶ່ງ ແລ້ວກໍໄດ້ຕັດຊາດົກ ມະໂນຊະຊາດົກ ໃນສະໄໝທີ່ອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນສະເຫວີຍພະຊາດເປັນສິງໂຕ ອ່າ ຊຶ່ງມີລູກຊາຍຊື່ວ່າມະໂ ນຊະ ໄປຄົບຫາສະມາຄົມກັບໝາຈິ້ງຈອກ ແລະສຸດທ້າຍກໍເຖິງແກ່ຊີວິດ ກໍເລີຍໄດ້ຕັດຄາຖານີ້ ຊຶ່ງໃນຄາຖານັ້ນກໍຈະຍາວຢູ່ ແຕ່ວ່າອາຕະມາ ເອົາມາອັນສຸດທ້າຍເນາະ ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ຊຶ່ງມີວ່າ ເສດຖະ ເ ສດ ເສດຖະມຸປະຄັນຈະ ອຸເທຕິ ຂິບປັງ ຄົບຄົນທີ່ປະເສີດກວ່າ ຍ່ອມກາຍເປັນຄົນທີ່ປະເສີດໂດຍເລວ ຄວາມໝາຍກໍໝາຍເຖິງວ່າ ຖ້າເຮົາຄົບຄົນທີ່ດີກວ່າເຮົາ ເຮົາກໍຍ່ອມຈະກາຍເປັນຄົນດີຕາມເຂົາໄດ້ໂດຍ ເລວ ອັນນີ້ເປັນຫົວຂໍ້ສຸພາສິດ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຍົກຂຶ້ນໄວ້ອະທິບາຍໄປ ແລ້ວທີນີ້ເຮົາມາຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າມິດ ຂອງຄຳວ່າສະຫາຍກັນເນາະ ເຊິ່ງອາຕະມາ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍກໍສິໄດ້ຍິນຄຸ້ນເຄີຍຫູມາຕະ ຫຼອດ ຄຳວ່າມິດ ຄຳວ່າສະຫາຍ ຄຳວ່າມິດສະຫາຍ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາທ່ານທັງຫຼາຍຈະເຂົ້າໃຈເນື້ອຄວາມນັ້ນບໍ່ ຄຳວ່າມິດ ມາຈາກຄຳພາສາບາລີກໍວ່າ ມິດ ມິດຕະ ຄຳວ່າສະຫາຍນີ້ກະມາຈາກຄຳພາສາບາລີວ່າ ສະຫາໂຍ ກໍເປັນພາສາບາລີ ຄຳວ່າມິດ ເຊິ່ງມີວິເຄາະວ່າ ມິດຊະຕິ ສິເນຫະຕີຕິ ມິດໂຕ ແປວ່າບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກໃຄ່ກັນ ເອີ້ນວ່າມິດ ທີ່ມີຄວາມຮັກໃຄ່ຮັກແພງ ມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ກັນ ເອີ້ນວ່າມິດ ສ່ວນຄຳວ່າສ ະຫາຍນັ້ນ ມີວິເຄາະວ່າ ສະຫະ ອາຍະຕິ ຄັດສະຕິ ກິດເຈສູຕິ ສະຫາໂຍ ບຸກຄົນທີ່ໄປຮ່ວມກັນໃນກິດທັງຫຼາຍ ເອີ້ນວ່າສະຫາຍ ຄຳວ່າມິດນີ້ກໍໝາຍເຖິງວ່າ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັກແພງກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃຜກໍຕາມ ຈະຄົບກັ ນໃນສະຖານະໃດກໍຕາມ ຫຼືບໍ່ໄດ້ຄົບກັນ ແຕ່ວ່າມີຄວາມຮັກແພງກັນ ມີຄວາມເມດຕາເຊິ່ງກັນແລະກັນ ກະຈັດວ່າເປັນມິດໄດ້ ເອີ້ນວ່າເປັນມິດໄດ້ ແຕ່ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າມີແຕ່ຄວາມຮັກແພງກັນຊື່ໆ ບໍ່ໄດ້ຄົບຫາສະ ມາຄົມ ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນສະຫາຍເດີ້ ເພາະເຮົາຕ້ອງ ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມ ຄວາມໝາຍຂອງ ຂອງແຕ່ລະສັບ ຂອງແຕ່ລະຄຳເນາະ ບາດທີນີ້ຄຳວ່າສະຫາຍນີ້ ແປວ່າຜູ້ໄປຮ່ວມກັນໃນກິດຈະການທັງຫຼາຍ ໃນການງານທັງຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເດີນທາງຮ່ວມກັນນີ້ ເອີ້ນວ່າເປັນສະຫາຍໄດ້ເດີ້ ເພາະວ່າຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າສະຫາຍ ກະຜູ້ໄປຮ່ວມກັນໃນກິດທັງຫຼາຍ ການເດີນທາງຮ່ວມກັນກະເປັນສະຫາ ຍ ຮ່ວມເດີນທາງ ເຮັດວຽກເຮັດງານນຳກັນກໍເປັນສະຫາຍຮ່ວມວຽກຮ່ວມການງານ ເຮັດບຸນຮ່ວມກັນກໍເປັນສະຫາຍຮ່ວມບຸນ ທີນີ້ຖ້າຫາກວ່າໄປຮ່ວມກັນຊື່ໆ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຮັກແພງກັນ ກະບໍ່ຈັດວ່າເປັນມິດ ຈັ ດພຽງເປັນແຕ່ສະຫາຍ ເປັນໄດ້ພຽງແຄ່ສະຫາຍ ເພາະວ່າຄຳວ່າສະຫາຍກໍຄືໄປຮ່ວມກັນ ແຕ່ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຮັກແພງກັນ ບໍ່ມີຄວາມຮັກໃຄ່ ບໍ່ມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ກັນ ເປັນໄດ້ພຽງແຕ່ສະຫາຍຊື່ໆ ແຕ່ບຸກຄົນໃດບ າດນີ້ ໄປຮ່ວມກັນ ເຮັດການເຮັດງານຮ່ວມກັນ ເດີນທາງຮ່ວມກັນ ແລ້ວກະມີຄວາມເມດຕາ ມີຄວາມຮັກແພງ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ອັນນີ້ກໍຈະເອົາສອງສັບມາລວມກັນ ເອົາຄຳວ່າມິດ ລະກະເອົາຄຳວ່າສະຫາຍມ າລວມກັນ ກະຈັດວ່າເປັນມິດສະຫາຍ ກໍໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ທີ່ໄປຮ່ວມກັນໂດຍຄວາມຮັກໃຄ່ ໂດຍຄວາມຮັກແພງກັນ ເຮັດງານນຳກັນ ລະກະມີຄວາມຮັກແພງກັນ ກໍເອີ້ນວ່າຜູ້ເຮັດງານຮ່ວມກັນໂດຍຄວາມຮັກແ ພງ ເປັນມິດສະຫາຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພາະສະນັ້ນ ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປຮ່ວມກັນ ແຕ່ວ່າມີຄວາມຮັກແພງກັນ ມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ກັນ ກໍຈັດເປັນພຽງມິດຊື່ໆ ບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເປັນສະຫາຍ ບຸກຄົນທີ່ໄປຮ່ວມກັນ ເດີນທາງ ຮ່ວມກັນ ເຮັດວຽກເຮັດງານຮ່ວມກັນ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຮັກແພງກັນ ບໍ່ມີຄວາມ ອາ ເມດຕາຕໍ່ກັນ ອັນນີ້ຈັດເປັນພຽງສະຫາຍ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດເປັນມິດ ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດປະກອບໄດ້ທັງ 2 ຢ່າງ ກໍຄືຮັກແພງກັນ ແລະກໍເຮັ ດວຽກເຮັດງານຮ່ວມກັນ ເດີນທາງຮ່ວມກັນ ຈັດເປັນມິດສະຫາຍ ກໍຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີ ຄຳວ່າມິດສະຫາຍ ບາງຄົນເປັນໄດ້ພຽງແຕ່ສະຫາຍ ບາງຄົນເປັນໄດ້ພຽງແຕ່ມິດ ບາງຄົນເປັນໄດ້ທັງສອງ ກໍຄືເປັນທັງມິ ດ ແລະກໍເປັນທັງສະຫາຍ ເພາະສະນັ້ນກໍສັງເກດເນາະ ຍາດໂຍມກໍສັງເກດ ສາມາດຈຳແນກໄດ້ວ່າ ຜູ້ໃດຄວນຈະເອີ້ນວ່າມິດ ຜູ້ໃດຄວນຈະເອີ້ນວ່າສະຫາຍ ຜູ້ໃດຄວນຈະເອີ້ນວ່າເປັນມິດສະຫາຍ ນະ ກະ ກ ະເບິ່ງຕາມອາການ ເບິ່ງຕາມລັກສະນະ ເຊິ່ງອາດຕະມາພາບກະໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງ ເພາະວ່າຄຳນີ້ມັນເປັນຄຳສັບພາສາບາລີ ທີນີ້ໃນຊີວິດຄົນເຮົານີ້ ຈຳເປັນບໍ່ທີ່ຈະຕ້ອງມີເພື່ອນ ມີເພື່ອນ ກໍຄືມີມິດສະຫາ ຍນັ້ນລະ ບາງຄົນອາດຈະບອກວ່າບໍ່ຈຳເປັນ ເພາະວ່າເປັນຄົນມັກຢູ່ຜູ້ດຽວ ບໍ່ມັກຫຍຸ້ງກັບຄົນອື່ນ ເຊິ່ງການມີມິດສະຫາຍຕ້ອງດູແລເອົາໃຈໃສ່ ເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ອາ ບາງຄົນອາດຈະບອກວ່າຫຍຸ້ງ ຍາກ ແຕ່ບາງຄົນອາດຈະບອກວ່າ ເອີ ກໍເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ສຳລັບອາດຕະມາຈະມອງວ່າ ການທີ່ມີມິດສະຫາຍນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ດີ ຕ້ອງໃຊ້ຄຳວ່າມິດສະຫາຍເດີ້ ຖ້າມີສະຫາຍຊື່ໆ ແຕ່ບໍ່ມີຄຳວ່າມິດກໍບໍ່ດີ ຖ້າມີມິດກະຍັ ງດີນະ ມີຄົນຮັກແພງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ໄປຮ່ວມກັນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດການເຮັດງານຮ່ວມກັນ ບໍ່ໄດ້ເດີນທາງຮ່ວມກັນ ບໍ່ ອາ ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນ ແຕ່ວ່າມີຄວາມຮັກແພງເຊິ່ງກັນແລະກັນ ກະຍັງດີກວ່າມີຄົນຊັງແມ່ ນບໍ່ ແຕ່ຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍເປັນມິດສະຫາຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຈະເປັນການດີ ເຊິ່ງການມີມິດສະຫາຍນີ້ມັນຈຳເປັນຈັ່ງໃດ ສົມມຸດວ່າເຮົາເດີນທາງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເດີນທາງໄປ ໄປໂດຍເຮືອ ເດີນທາງໄປດ້ວຍເຮື ອ ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງນັ້ນ ເຮືອພັດ ອັບປາງລົງຢູ່ທ່າມກາງທະເລ ກໍເລີຍພາກັນໄປອາໄສຢູ່ເກາະ ໄປອາໄສຢູ່ເກາະ ຖ້າສົມມຸດວ່າເຮົາໄປອາໄສຢູ່ເກາະຜູ້ດຽວ ກໍຢູ່ໄດ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າກໍລຳບາກ ບາງເທື່ອກໍບໍ່ສາ ມາດທີ່ຈະເອົາຊີວິດລອດໄດ້ ແຕ່ຖ້າເຮົາມີໝູ່ລະບາດນີ້ ໄປ ຮ່ວມກັນ 3-4 ຄົນ ຜູ້ໜຶ່ງຖະໜັດດ້ານການດັງໄຟ ດັງໄຟເປັນ ຜູ້ໜຶ່ງຖະໜັດດ້ານການ ອາ ຫາຢູ່ຫາກິນເປັນ ຜູ້ໜຶ່ງຖະໜັດດ້ານການ ອາ ເຮັດເສື້ອຜ້າເຮັດຫຍັງ ເປັນຈັ່ງຊີ້ນະ ຜູ້ໜຶ່ງຖະໜັດດ້ານເຮັດຢູ່ຄົວກິນເປັນ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນມາຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະກະສາມັກຄີກັນ ໃນການທີ່ວ່າໄປລົງຢູ່ໃນເກາະນັ້ນ ກໍຈະສາມາດທີ່ຈະຍັງຊີວິດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າໄປຜູ້ດຽວແລ້ ວນີ້ ກໍຍ່ອມລຳບາກ ບາງຄົນອາດຈະຄິດວ່າ ໂອ ມັນກໍຄືຊິບໍ່ຂະໜາດນັ້ນຕີ້ ແນ່ນອນວ່າເມື່ອເຮົາບໍ່ທັນໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ຫຼືວ່າບໍ່ມີເລື່ອງທີ່ທຸກໃຈ ຫຼືວ່າ ບໍ່ມີເລື່ອງທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເຮົາກໍຍ່ອມ ຍ່ອມທີ່ຈ ະຢູ່ຜູ້ດຽວໄດ້ ແຕ່ວ່າມະນຸດເຮົາເປັນສັດສັງຄົມ ເປັນສັດສັງຄົມ ເຮົາກໍຕ້ອງອາໄສ ເພິ່ງພາອາໄສເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຖ້າຫາກວ່າຢູ່ໃນສັງຄົມຄົນສ່ວນຫຼາຍນີ້ ເຮົາຢູ່ຜູ້ດຽວ ເຮົາ ເກີດວ່າເຮົາຕາຍໄປແລ້ວນີ້ ຫຼືວ່ າມີກິດຈະການງານ ເຮົາຊິໄປຫາໃຜຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄປ ເຊິ່ງເຮົາໄປຫາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກນີ້ ເຂົາຊິຢາກຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາບໍ່ ແນ່ນອນວ່າ ຈັກແມ່ນມາແຕ່ໃສ ຊິໄວ້ໃຈໄດ້ຊ່ຳໃດ ໄປຂໍຢື ມເງິນເຂົາຊີ້ ເຂົາກໍບໍ່ເຊື່ອໃຈ ເຂົາກໍບໍ່ໄວ້ໃຈ ກໍເປັນການລຳບາກ ເວລາຕາຍໄປກໍບໍ່ມີຄົນໄປ ໄປດູແລ ຫຼືວ່າໄປຮ່ວມ ໄປຮ່ວມງານສົບ ແຕ່ຖ້າຄົນທີ່ມີມິດສະຫາຍຫຼາຍ ກະເວລາເດືອດຮ້ອນມາ ເວລາທຸກໃຈມ າກະມີຄົນຄອຍປຶກສາ ມີຄົນຄອຍໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫຼືວ່າເດີນທາງຜິດ ກະມີຄົນຄອຍເຕືອນ ຄອຍແນະນຳ ຫຼືວ່າເດືອດຮ້ອນໂດຍສະເພາະຊ່ວງນີ້ເປັນຊ່ວງໂຄວິດ ໝູນເງິນໃຊ້ນຳບໍ່ທັນຊີ້ ກໍຕ້ອງໄປຂໍຢືມກັບມິດສະ ຫາຍແມ່ນບໍ່ ຖ້າເປັນມິດສະຫາຍເຮົາເຊິ່ງມາຢືມ ເຮົາຈະໃຫ້ບໍ່ ກໍແນ່ນອນວ່າເຄີຍຊ່ວຍເຫຼືອກັນຮັກແພງກັນ ເຮົາກໍຖິ້ມບໍ່ໄດ້ ເຮົາກໍຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ບາດທີ່ເຮົາເດືອດຮ້ອນ ເຮົາກໍໄປຢືມເຂົາຄືນຊີ້ ມັນກໍເປັນກ ານເພິ່ງພາອາໄສເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ທີນີ້ເຮົາຈະເລືອກຄົບຄົນແບບໃດເປັນໝູ່ ເປັນໝູ່ເປັນພວກ ເປັນມິດສະຫາຍ ບາງຄົນເລືອກຄົນທີ່ຖືກໃຈຕາມກິເລດເຈົ້າຂອງ ເຮັດຫຍັງກະຄອຍສະໜັບສະໜູນ ບໍ່ວ່າຈະເຮັ ດດີ ກະເຫັນດີນຳ ເຮັດຊົ່ວກະເຫັນ ດີນຳ ອັນນີ້ກໍຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ ກໍຈັດເຂົ້າຂ່າຍເປັນມິດທີ່ເອີ້ນວ່າ ມິດປະຈົບ ມິດປະຈົບສໍພໍ ມິດ ມິດທຽມໄປ ກໍໃນ ໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜາ ອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳ ພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນກໍໄດ້ຈຳແນກມິດ ອອກເປັນ 2 ປະເພດ ເຊິ່ງປະເພດທີ 1 ກໍມິດແທ້ ປະເພດທີ 2 ກໍມິດທຽມ ມິດແທ້ມິດທຽມ ເຮົາຊິເບິ່ງໄດ້ຈັ່ງໃດວ່າບຸກຄົນໃດເປັນມິດແທ້ ບຸກຄົນໃດເປັນມິດທຽມ ກະບໍ່ຍາກ ໂດຍ ຫຼັກໆ ກະໃຫ້ສັງເກດຢູ່ 3 ຢ່າງ ສັງເກດທາງຄວາມປະພຶດທາງໃຈ ແຕ່ວ່າທາງໃຈນີ້ກະຊິບໍ່ຮູ້ເນາະ ອ່າ ຄົນທີ່ຄົບຫາສະມາຄົມກັນນານນີ້ກໍ ກໍບໍ່ຮູ້ຈິດຮູ້ໃຈກັນກໍມີເດີ້ ມັນກໍເປັນສິ່ງທີ່ເບິ່ງໄດ້ຍາກ ຖ້າເບິ່ງທາງໃຈ ນະ ແຕ່ວ່າແນ່ນອນເມື່ອ ເມື່ອບຸກຄົນມີຈິດໃຈແນວໃດ ກໍຍ່ອມເກັບອາການບໍ່ຢູ່ດອກ ມັນຍ່ອມສະແດງອອກ ມາທາງກາຍ ຍ່ອມສະແດງອອກມາທາງວາຈາ ເພາະວ່າເມື່ອຈິດໃຈດີ ກໍຍ່ອມເຮັດດີ ແລະ ກໍຍ່ອມເວົ້ າດີ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າຈິດໃຈບໍ່ດີບັດນີ້ ດົນນານໄປມັນກໍຕ້ອງສະແດງອອກມາທາງກາຍ ແລະ ກໍສະແດງອອກມາທາງວາຈາ ເຮົາກໍຊິຮູ້ໄດ້ທັນທີວ່າ ອໍ ນີ້ຄື ຄົນພານ ຫຼືວ່າມິດທຽມ ນີ້ຄືຄົນ ອ່າ ຄົນດີບັນດິດ ຫຼືວ່າມິດແທ້ ເ ຮົາຈະສາມາດທີ່ຈະເບິ່ງໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າຈະເບິ່ງໃນໂລກໂຊຊຽວບັດນີ້ ໃນໂລກໂຊຊຽວໃນທາງ ອ່າ Facebook ເນາະ ເຮົາຊິເບິ່ງຈັ່ງໃດບັດນີ້ ໂອ ບຸກຄົນນີ້ເປັນຄົນຈັ່ງໃດ ເປັນຄົນດີຫຼືບໍ່ດີ ຕ້ອງເບິ່ງຈາກໃສ ເພິ່ນວ່າຕ້ ອງເບິ່ງຈາກການທີ່ເຂົາພິມມາ ພິມຂໍ້ຄວາມມາ ເບິ່ງຈາກການທີ່ເຂົາ ເຂົາໂພສ ຄົນທີ່ໂພສຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງບໍ່ດີນັ້ນກໍໝາຍເຖິງວ່າເຂົາໝົກໝຸ້ນແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ເຂົາສົນໃຈແຕ່ເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີ ເວລາເຂົາກົດແຊ ເວລາເ ຂົາໂພສ ການໂພສນັ້ນຄືເປັນການລະບາຍ ເປັນການສື່ສານອອກໄປຢ່າງໜຶ່ງ ເຮົາກໍຈະຮູ້ໄດ້ທັນທີວ່າ ອໍ ບຸກຄົນນີ້ເປັນຄົນແນວນີ້ ບຸກຄົນທີ່ມັກເບິ່ງບອນ ມັກກິລາ ເວລາເຂົາແຊ ເວລາເຂົາໂພສ ເຂົາກໍຈະໂພສ ຕັ້ງແຕ່ນັກຟຸດບອນ ນັກກິລາທີ່ເຂົາຊື່ນຊອບ ເຮົາກໍຮູ້ໄດ້ທັນທີ ອ່າ ບຸກຄົນທີ່ມັກຟັງທຳມະ ສົນໃຈທຳມະ ເວລາເຂົາແຊ ເວລາເຂົາໂພສ ເຂົາກໍຈະໂພສແຕ່ເລື່ອງທຳມະ ແຊແຕ່ເລື່ອງທຳມະ ບຸກຄົນທີ່ເປັນແມ່ຄ້າ ອັນນີ້ຮູ້ແຈ້ງເລີຍ ເວລາເຂົາໂພສ ເຂົາກໍຈະໂພສແຕ່ສິນຄ້ານະ ເຕັມໜ້າຈໍເຟສບຸກ ອັນນີ້ກໍຮູ້ໄດ້ທັນທີວ່າເປັນແມ່ຄ້າ ບຸກຄົນທີ່ມັກລະບາຍອາລົມຈັ່ງຊີ້ນະ ອາລົມຮ້ອນ ເກີດເລື່ອງຫຍັງຂຶ້ນກໍໂພສລະບາຍທາງເ ຟສບຸກ ເຮົາກໍຮູ້ໄດ້ທັນທີວ່າ ອໍ ບຸກຄົນນີ້ເກັບອາການບໍ່ຄ່ອຍຢູ່ ມີຫຍັງກໍຈະເວົ້າອອກມາ ມີຫຍັງກໍຈະສະແດງອອກມາທາງການ ທາງການໂພສ ທາງການຫຍັງ ເພາະສະນັ້ນຖ້າຊີວິດຈິງເຂົາກໍຈະເປັນແບບ ເມື່ ອເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຫຍັງ ຫຼືວ່າບໍ່ພໍໃຈຫຍັງ ເຂົາກໍຈະສະແດງອອກມາທາງສີໜ້າ ທາງວາຈາ ເວົ້າອອກມາເລີຍ ໂດຍທີ່ບໍ່ເກັບໄວ້ ກະຮູ້ໄດ້ທັນທີນະ ແຕ່ຖ້າບຸກຄົນໃດໂພສແຕ່ເລື່ອງລາວທີ່ດີ ໃນການໂພສກະລະ ວັງຄຳເວົ້າຄຳຈາ ສິ່ງອັນໃດທີ່ບໍ່ດີຂອງເຈົ້າຂອງກະເກັບໄວ້ ກະໂພສແຕ່ເລື່ອງທີ່ດີ ເຮົາກໍຮູ້ໄດ້ທັນທີວ່າ ອໍ ບຸກຄົນນີ້ເປັນຄົນທີ່ ເປັນຄົນຮຽບຮ້ອຍ ເປັນຄົນມີສະຕິ ລະມັດລະວັງໃນການ ໃນການໃຊ້ຊີວິດ ດຳເນີ ນຊີວິດໃນ ໃນສັງຄົມຊີວິດ ຊີວິດຈິງ ຫຼືວ່າຊີວິດທາງໂລກໂຊຊຽວ ເຮົາກະຮູ້ໄດ້ ກະສັງເກດເອົາເນາະ ກະພໍ ກະພໍເບິ່ງອອກນະ ທີນີ້ເຮົາມາ ເຮົາມາເບິ່ງໃຫ້ລະອຽດເຂົ້າໄປອີກວ່າ ຄົນທີ່ເປັນມິດ ມິດ ມິດແທ້ ແລ ະ ຄົນທີ່ເປັນມິດທຽມນີ້ມີລັກສະນະຈັ່ງໃດ ຄົນທີ່ເປັນມິດແທ້ ເພິ່ນກໍຈະຈຳແນກອອກເປັນ 4 ປະເພດອີກ ກໍຄືປະເພດທີ 1 ນີ້ເພິ່ນບອກວ່າເປັນມິດທີ່ມີອຸປະກາລະ ມິດທີ່ມີອຸປະກາລະນີ້ກໍຈະມີລັກສະນະທີ່ແນະນຳປ ະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ເຮົາ ເມື່ອເວລາເຮົາປະໝາດ ເມື່ອເວລາປະໝາດ ມິດທີ່ເປັນມິດແທ້ ເຂົາກະຈະຄອຍຕັກເຕືອນເຮົາ ຄອຍໃຫ້ສະຕິເຮົາ ບໍ່ໃຫ້ເຮົາຫຼົງ ເດີນເສັ້ນທາງຜິດ ແລະ ເມື່ອເວລາເຮົາປະໝາດກໍຄອຍ ປ້ອງກັນຊັບສິນ ອ່າ ຂອງເຮົາ ບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍໄປ ເວລາເຮົາເດືອດຮ້ອນ ເວລາເຮົາທຸກໃຈ ບໍ່ສະບາຍໃຈຫຍັງກໍຕາມ ກະເປັນທີ່ເພິ່ງໄດ້ ຄອຍໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຄອຍເປັນທີ່ພັກພິງທາງດ້ານຈິດໃຈໄດ້ ແລ ະ ກະເມື່ອມີທຸລະ ກະຊ່ອຍອອກ ຊ່ອຍອອກຊັບໃຫ້ ເກີນກວ່າທີ່ເຮົາຂໍ ເຮົາຂໍໄປສ່ຳໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າ ເຂົາຊ່ອຍເຫຼືອຫຼາຍໆກວ່າທີ່ເຮົາຂໍ ອັນນີ້ກໍຈັດຢູ່ໃນປະເພດມິດທີ່ມີອຸປະກາລະ ປະເພດທີ 2 ມິດຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກ ມິດ ຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກກໍຈະມີລັກສະນະ ຊຶ່ງເມື່ອເພື່ອນເວົ້າຄວາມລັບສູ່ຟັງ ເວົ້າຄວາມທຸກອົກທຸກໃຈອີ່ຫຍັງກໍຕາມ ຊຶ່ງປະສົບພົບພໍ້ມາ ມາລະບາຍສູ່ຟັງ ກະຈະເກັບເປັນຄວາມລັບ ບໍ່ຂະຫຍາຍຄວາມລັບຂອງ ຂອງ ໝູ່ໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນໄດ້ຮູ້ ກະຈະເວົ້າຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງທີ່ດີໆ ແລ້ວກະເມື່ອມີຄົນມາເວົ້າມາຫຍັງວ່າໃຫ້ ກະຈະອອກໂຕປົກປ້ອງ ຫຼືວ່າແມ່ນແຕ່ຊີວິດກະສາມາດທີ່ຈະ ສະຫຼະແທນກັນໄດ້ ຕາຍແທນກັນໄດ້ ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າມິ ດຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກ ເມື່ອເວລາເຮົາທຸກ ມິດກໍຈະຫວັ່ນໃຈ ກໍຄືມີຄວາມສົງສານເຮົາ ກໍມີຄວາມທຸກໄປນຳ ແຕ່ພໍເມື່ອເຮົາມີຄວາມສຸກ ມິດກໍຈະມີມຸທິຕາຈິດ ກໍຈະມີຄວາມຍິນດີນຳເຮົາ ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄື ເວລາເຮົາ ສຸກກະສຸກນຳ ເວລາເຮົາມີຄວາມທຸກກະທຸກນຳ ອັນນີ້ຈັດເປັນມິດທີ່ຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກກັນ ປະເພດທີ 3 ມິດແນະນຳປະໂຫຍດ ມິດແນະນຳປະໂຫຍດນີ້ກໍຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮົາທຳຄວາມຊົ່ວອັນໃດກໍຕາມ ຊຶ່ງທຳໄປແ ລ້ວມັນເດືອດຮ້ອນແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນ ເອີ້ນວ່າບາບ ຖ້າເປັນສັບໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜາເອີ້ນວ່າບາບ ກໍຄືອະກຸສົນ ຫຼືວ່າກຳບໍ່ດີ ຜູ້ເປັນມິດທີ່ແນະນຳປະໂຫຍດນີ້ກໍຈະຄອຍຕັກເຕືອນເຮົາ ຫ້າມເຮົາຈ າກຄວາມຊົ່ວ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວ ແລ້ວກະແນະນຳໃຫ້ເຮົາຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມດີ ພາໄປເຮັດບຸນເຮັດກຸສົນ ພາເຂົ້າວັດຟັງທຳ ພາໄປ ຊ່ອຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກ ເດັກກຳພ້າ ໄປແຈກສິ່ງແຈກຂອງ ໂດຍສະເພາະຊ່ວງ ໂຄວິດກໍຊັກຊວນກັນໄປ ອ່າ ແຈກສິ່ງແຈກຂອງໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ເຂົາກຳລັງລຳບາກ ໂດຍສະເພາະຊີວິດຢູ່ໃນເມືອງ ຖ້າວ່າລັອກດາວ ຫຼືວ່າບໍ່ໄດ້ເຮັດການເຮັດງານ ກະໃຊ້ຊີວິດລຳບາກນະ ກໍໄປຊ່ອຍເຫຼືອ ເຮົາມີ ພໍແບ່ງປັນ ກໍຊັກຊວນກັນໄປຊ່ອຍເຫຼືອ ຊັກຊວນກັນໄປທຳຄຸນງາມຄວາມດີ ແລ້ວກໍໃຫ້ຟັງສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຟັງ ກໍຄືການແນະນຳບອກສອນ ແນະນຳໃຫ້ໄປຟັງເທດນີ້ລະ ມີແມ່ອອກຜູ້ໜຶ່ງເພິ່ນວ່າ ເພິ່ນອີ່ຫຍັງ ເພິ່ນຄ ອມເມັນມາ ຄື ຄືໄປຄອມເມັນເພິ່ນເນາະ ເພິ່ນ ເພິ່ນເວົ້າຈັ່ງໃດບໍ່ ແມ່ອອກ ແມ່ອອກເດັ່ນນະພານີ້ລະ ອ່າ ເພິ່ນໂພສວ່າອີ່ຫຍັງ ໂພສວ່າ ເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເຮັດດີ ເຮັດດີຈະໄດ້ດີບໍ່ ເຮັດດີຈະໄດ້ຂຶ້ນສະຫວັນບໍ່ ຫຼືອີ່ຫ ຍັງນີ້ລະ ຫຼືວ່າເຮັດບໍ່ດີຈະໄດ້ໄປຕົກນະລົກບໍ່ ຫຼືວ່າອີ່ຫຍັງ ຄື ຄືບໍ່ແນ່ໃຈ ແລ້ວ ແລ້ວເຮົາ ແລ້ວເຮົາຈະເຮັດ ເຮັດດີບໍ່ຫັ້ນນະ ອ່າ ກະປະມານນີ້ເນາະ ເຊິ່ງອາຕະມາກໍໄປຄອມເມັນວ່າ ອ່າ ເຮັດດີໄວ້ກັນຄວາມເດືອ ດຮ້ອນບາດເທື່ອລຸນ ອີ່ຫຍັງນີ້ລະ ເພິ່ນກໍບອກວ່າ ໂອ ຂ້ານ້ອຍກໍໂພສໄປຖາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງໝູ່ທີ່ຢູ່ໃນ ຢູ່ໃນ Facebook ວ່າເຂົາຈະມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດ ກໍຄືເພິ່ນຢາກຈະເບິ່ງຈິດໃຈຫັ້ນລະ ໝູ່ໃນ Facebook ເນາະ ຈະມີ ມັ ນກໍມີທັງຄົນດີບໍ່ດີເນາະ ມີຄົນມັກເຂົ້າວັດ ມີຄົນບໍ່ມັກເຂົ້າວັດ ມີຄົນມັກເຮັດບຸນ ບໍ່ມັກເຮັດບຸນ ຖາມເບິ່ງ ເພິ່ນກໍວ່າ ໂອ ນິມົນພະອາຈານມະຫາແນະນຳບອກສອນເພິ່ນແດ່ຂ້ານ້ອຍ ວ່າ ວ່າຄວນຈະເຮັດແນວໃດ ອ າຕະມາກໍຄອມເມັນໄປວ່າ ໂອ ຄູບາອາຈານເທດ ສະແດງທຳທາງ Facebook ໄລຊູ່ມື້ນີ້ກໍຫຼາຍເດ້ ທັງເພຈແດ່ ທັງ Facebook ສ່ວນໂຕແດ່ ກະແນະນຳໃຫ້ເພິ່ນມາຕິດຕາມໄດ້ ການແນະນຳບອກສອນກັນຫັ້ນນະ ກະເປັນການແນະ ນຳໃຫ້ຟັງສິ່ງທີ່ບໍ່ທັນເຄີຍໄດ້ຟັງ ເພາະວ່າພະທຳຄຳສອນຂອງອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້ານີ້ມີຕັ້ງ 84,000 ພະທຳມະຂັນ ແນ່ນອນວ່າເຮົາບໍ່ທັນໄດ້ຟັງໝົດທຸກເລື່ອງເນາະ ຫົວຂໍ້ທຳ ມັນກະມີເລື່ອງທີ່ເຮົາບໍ່ ເຄີຍໄດ້ຟັງ ຜູ້ເປັນມິດທີ່ແນະນຳປະໂຫຍດກໍຈະແນະນຳບອກສອນວ່າ ເອີ ເພຈວັດນັ້ນວັດນີ້ ເພຈຄູບາອາຈານອັນນີ້ເພິ່ນມີການເທດຕະຫຼອດນະ ກະຈະໄດ້ຟັງ ໄດ້ຟັງແລ້ວກະຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລ້ວກະເປັນກາ ນແນະນຳບອກທາງສະຫວັນໃຫ້ ອັນນີ້ເປັນມິດແນະນຳປະໂຫຍດ ຕໍ່ມາມິດມີຄວາມຮັກໃຄ່ ມິດມີຄວາມຮັກໃຄ່ ມີຄວາມຮັກແພງກັນ ເຮັດຫຍັງທຳຫຍັງກະຮ່ວມກັນເຮັດຮ່ວມກັນທຳ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເວລ າເຮັດບາບກໍຈະເຮັດບາບນຳກັນເດີ້ ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນເນາະ ເພາະວ່າມິດທີ່ດີແນ່ນອນວ່າຍ່ອມບໍ່ຊັກຊວນເຮົາໄປເຮັດບາບແນ່ນອນ ມິດມີຄວາມຮັກໃຄ່ ເວລາເຮົາມີຄວາມສຸກກໍຈະມີຄວາມສຸກຍິນດີນຳເຮົາ ເວ ລາເຮົາມີຄວາມທຸກກໍຈະຫວັ່ນໃຈ ສົງສານມີຄວາມທຸກນຳເຮົາ ແລ້ວກະເວລາມີຄົນມາເວົ້າມາຕຳໜິ ກໍຈະອອກປາກປົກປ້ອງ ປົກປ້ອງໝູ່ເພື່ອນທັນທີ ແຕ່ຖ້າມີຜູ້ໃດມາເວົ້າຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຜູ້ເປັນເພື່ອນຕໍ່ ຕໍ່ ໜ້າເຮົາ ຜູ້ເປັນໝູ່ທີ່ຄວາມສຸກຄວາມທຸກນີ້ ກະຈະເວົ້າສັນລະເສີນຄຸນຂອງເຮົາຕື່ມໄປອີກຫັ້ນນະ ອັນນີ້ລັກສະນະຂອງ ຂອງມິດແທ້ ຫຼືວ່າມິດທີ່ດີ ມີລັກສະນະສີ່ປະເພດ ມິດມີອຸປະກາລະ ມິດ ແນະນຳປະໂຫຍດ ມິດ ຄວາມສຸກຄວາມທຸກ ມິດມີຄວາມຮັກໃຄ່ ສີ່ປະເພດ ກະຜູ້ໃດທີ່ມີລັກສະນະຕາມທີ່ວ່າມານີ້ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍກໍເພິງເຂົ້າໃຈໄດ້ເລີຍວ່າ ບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນເປັນມິດແທ້ ຄວນເຂົ້າໃກ້ ຄວນຄົບຫາສະມາຄົມ ຖ້າຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ເຂົ້າໃກ້ກະຄວນເຂົ້າໃກ້ ເມື່ອເຂົ້າໃກ້ແລ້ວກະຈະດີຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ ແລ້ວກະຄວນຮັກສາໄວ້ ຕໍ່ມາ ມາເບິ່ງມິດທຽມ ມິດທຽມນີ້ຄືມິດບໍ່ແທ້ ຫຼືວ່າຄົນພານນັ້ນເອງ ເພິ່ນກໍຈະຈຳແນກອອກເປັນສີ່ປະເພດຄືກັນ ປະເພດທີໜຶ່ງນະ ເປັນຄົນປອກລອກ ໂອ ເປັນຄົນປອກລອກແນວໃດເນາະ ອາ ເປັນຄົນທີ່ຈິດວອກແວກນະ ບໍ່ໝັ້ນຄົງ ບໍ່ຄົງທີ່ ຄິດເອົາແຕ່ໄດ້ ຄົນປອກລອກມີລັກສະນະໃດ ຄົນປອກລອກມີລັກສະນະຄິດເອົາແຕ່ໄດ້ ຝ່າຍດຽວ ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າເຫັນແກ່ໄດ້ ຄືບໍ່ຄ່ອຍທີ່ຈະໃຫ້ເຮົາເລີຍນະ ເອົາແຕ່ໄດ້ຝ່າຍດຽວ ເອີ້ນວ່າຄົບກັນຍ້ອນຜົນປະໂຫຍດເນາະ ເຮົາມີປະໂຫຍດເຂົາກໍຄົບຫານຳ ຖ້າເຮົາໝົດປະໂຫຍດເຂົາກໍຖິ້ມນະ ອັນນີ້ ກະຈະເປັນໃນລັກສະນະຂອງທຸລະກິດ ນັກທຸລະກິດນີ້ ເຂົາກໍຈະມອງໄປທີ່ຜົນປະໂຫຍດເດ້ ຖ້າບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດພ້ອມກັນ ເຮົາກະຈະເລີກຄົບ ກະຈະຄົບຄົນທີ່ສາມາດທຳໃຫ້ທຸລະກິດເຂົາມັນພັດທະນາ ມັນຈະ ເລີນ ເສຍໜ້ອຍ ເສຍໃຫ້ເຮົາໜ້ອຍ ແຕ່ວ່າເອົາ ເອົາຫຼາຍ ເອົາປຽບເຮົາ ເມື່ອມີໄພເຖິງໂຕກະເປັນທີ່ເພິ່ງແກ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ ແລ້ວກະຄົບເພາະເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດ ສອງມາຄົນດີແຕ່ເວົ້າ ຄົນດີແຕ່ເວົ້ານີ້ກໍຈະມີ ລັກສະນະເກັບເອົາເລື່ອງທີ່ມັນຜ່ານມາຫຼາຍປີແລ້ວ ອາ ມາເວົ້າວ່າ ອັນນັ້ນເຊິ່ງມັນຜ່ານມາແລ້ວຫັ້ນນະ ແລ້ວກະອ້າງເອົາຂອງທີ່ຍັງບໍ່ມາ ຍັງບໍ່ມາເຖິງ ກໍເວົ້າເຖິງອະນາຄົດຫັ້ນນະ ແລ້ວກໍເວົ້າໄປໃນເລື່ອ ງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ເລື່ອງບໍ່ມີສາລະ ອັນນີ້ກໍເຂົ້າຂ່າຍລັກສະນະດີແຕ່ເວົ້າ ຫຼືວ່າເວົ້າຂີ້ໂມ້ວ່າຊັ້ນນະ ນະສັງເກດ ສັງເກດຈາກຄຳເວົ້າ ຕໍ່ມາຄົນປະຈົບປະແຈງ ຄົນປະຈົບປະແຈງນີ້ກະຈະມີລັກສະນະວ່າ ເວ ລາເຮົາເຮັດຊົ່ວກໍເຫັນດີນຳ ຈະບໍ່ຫ້າມເດ້ ສ່ວນຫຼາຍຄົນນີ້ຈະຖືກໃຈຄົນປະເພດນີ້ ເພາະວ່າເວລາເຮັດຫຍັງກໍບໍ່ຫ້າມເນາະ ເວລາເຮົາຂາດສະຕິ ເຮົາ ເຮົາເຮັດຊົ່ວ ເຮົາເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ເຂົາກໍບໍ່ເຕືອນ ບາງ ເທື່ອກໍສະໜັບສະໜູນນຳ ມັນກໍຖືກໃຈກິເລດແລະເນາະ ນະ ບໍ່ຫ້າມບໍ່ເຕືອນ ແຖມສະໜັບສະໜູນນຳ ອ່າ ເວລາເຮັດດີບັດນີ້ ເຮັດດີກໍສະໜັບສະໜູນຄືກັນ ຕໍ່ໜ້າກໍສັນລະເສີນເຮົາ ພໍລັບຫຼັງບັດນີ້ ພໍລັບຫຼັງກະນິນທາເວົ້ າພື້ນທີຫຼັງ ຄົນປະເພດນີ້ນີ້ ຄົນສ່ວນຫຼາຍນີ້ຈະຖືກອົກຖືກໃຈແມ່ນບໍ່ ເພາະວ່າຄົນເຮົານີ້ ເວລາເຮັດຫຍັງນີ້ຈະບໍ່ມັກໃຫ້ຄົນອື່ນຂັດແມ່ນບໍ່ ຕໍ່ໃຫ້ເຮັດຊົ່ວກໍຕາມ ກໍບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນມາຂັດ ຖ້າມີຜູ້ໃດມາຂັດແລະ ໂອ້ ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ພໍໃຈທັນທີນະ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ ເຂົາເປັນມິດແທ້ ມິດຫວັງຄວາມຈະເລີນແກ່ເຮົາ ມິດແນະນຳປະໂຫຍດ ເວລາເຂົາເຫັນເຮົາເຮັດຊົ່ວ ເຂົາຈະມາຂັດທັນທີເລີຍ ອາດຈະບໍ່ຖືກໃຈເຮົາກໍຕາມ ແຕ່ວ່າເ ຂົາຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາກຳລັງເຮັດກຳລັງທຳນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ເຂົາຈະຂັດທັນທີ ເຂົາຈະຫ້າມທັນທີ ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ປະຈົບປະແຈງນີ້ ເຮົາເຮັດຊົ່ວເຂົາຈະບໍ່ຫ້າມ ເຂົາຈະສະໜັບສະໜູນຊ້ຳ ອັນນີ້ກໍສັງເກດເອົາ ຖ້າຜູ້ໃ ດມີລັກສະນະແບບນີ້ ກໍເພິ່ງເຂົ້າໃຈເລີຍວ່າ ເປັນຄົນປະຈົບປະແຈງ ເປັນມິດທຽມ ຕໍ່ມາຂໍ້ທີ 4 ມິດຊັກຊວນໃນທາງຈິບຫາຍ ຊັກຊວນໃນທາງຈິບຫາຍຈັ່ງໃດ ຊັກຊວນໄປທຳບາບທຳກຳ ຊັກຊວນດື່ມນ້ຳເມົາ ຊັກ ຊວນເສບຢາ ຊັກຊວນທ່ຽວກາງຄືນ ຊັກຊວນເຫຼັ້ນການພະນັນ ອັນໃດທີ່ມັນເປັນອະບາຍຍະມຸກ ມິດທີ່ຊັກຊວນໃນທາງຊິບຫາຍນີ້ ເຂົາກໍຈະຊັກຊວນເຮົາໄປ ເຊິ່ງບາງຄົນກໍມັກຫຼິ້ນມັກທ່ຽວຢູ່ແລ້ວນະ ມັນກໍເຂົ້າ ກັນລອງຊອງເລີຍແຫຼະເນາະ ກໍຈະໄປນຳກັນລອງຊອງ ກໍຖືກໃຈ ກໍໄປນຳກັນ ການທ່ຽວກາງຄືນ ການເຫຼັ້ນການພະນັນ ການຕິດອະບາຍຍະມຸກ ມັນມີໂທດຈັ່ງໃດ ມັນທຳໃຫ້ເສຍຊັບສິນ ເສຍສຸຂະພາບກາຍ ເສ ຍສຸຂະພາບໃຈ ເສຍຊັບສິນເງິນທອງ ມັນກໍສົ່ງຜົນບໍ່ດີຕໍ່ສະຕິປັນຍາ ກະມີຜົນເສຍຫຼາຍຢ່າງ ລວມໄປເຖິງອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະນ້ອງໆທີ່ເປັນນັກຮຽນນັກສຶກສາ ກຳລັງຢູ່ໃນໄວຮຽນນັ້ນ ກາງເວັນໄປຮຽນ ກາງຄືນມາໄປທ່ຽວເຫຼັ້ນ ທ່ຽວພັບທ່ຽວບາ ທ່ຽວດື່ມນ້ຳເມົາ ທ່ຽວເຫຼັ້ນການພະນັນ ກໍຈະທຳໃຫ້ການຮຽນບໍ່ກ້າວໜ້າ ເມື່ອເຖິງເວລາໄປຮຽນ ນອນເດິກ ດື່ມນ້ຳເມົາຂາດສະຕິ ໄປຮຽນກໍບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ ກະຮຽນບໍ່ທັ ນເຂົາ ກະມີແຕ່ເສຍກັບເສຍ ກໍເສຍອະນາຄົດໄປ ຖ້າຄົບຄົນ ທີ່ບໍ່ດີ ກໍມີສີ່ປະເພດ ຕາມທີ່ໄດ້ວ່າມາ ດຽວຈະທົບທວນຄືນໃຫ້ຟັງວ່າ ມິດທຽມມີລັກສະນະຈັ່ງໃດ ໜຶ່ງ ຄົນປອກລອກ 2 ຄົນດີແຕ່ເວົ້າ 3 ຄົນປະຈົບປະແຈ ງ 4 ຄົນແນະນຳໃນທາງຊິບຫາຍ ຖ້າສັງເກດວ່າຜູ້ໃດມີລັກສະນະອາການແບບນີ້ ກະເພິ່ງເຂົ້າໃຈເລີຍວ່າ ເປັນມິດທຽມ ກຳລັງຄົບຢູ່ກະຄວນຫ່າງເດີ້ ຖ້າບໍ່ທັນໄດ້ຄົບກະຄວນຈະໜີຫ່າງໄກບໍ່ເຂົ້າໃກ້ເລີຍເປັ ນການດີ ເປັນສິ່ງທີ່ດີ ເພາະວ່າການຄົບຄົນນີ້ ມັນກໍຈະເປັນການກຳນົດ ເປັນການກຳນົດຊີວິດເຮົາເລີຍ ໃນມຸງຄຸນລະສູດເນາະ ເພິ່ນກໍຈະຕັດໄວ້ເປັນມຸງຄຸນຂໍ້ທີໜຶ່ງເລີຍ ກໍຄືການບໍ່ຄົບຄົນພານ ເມື່ອບໍ່ຄົບຄົນພ ານກໍຄວນຄົບແຕ່ບັນດິດ ຂໍ້ທີໜຶ່ງນີ້ເພິ່ນຈະໃຫ້ຫຼີກໜີຫ່າງໄກຈາກຄົນພານເລີຍ ກໍເບິ່ງຕາມລັກສະນະທີ່ອາດຕະມາວ່າມາ ສັງເກດເບິ່ງໃຫ້ດີ ແຕ່ບາງເທື່ອມັນກໍສັງເກດຍາກເນາະ ສັງເກດຍາກ ເພາະວ່າບາ ງຄົນກໍຈະມີເລ່ຫຼ່ຽມຫຼາຍນະ ແຕ່ວ່າແນ່ນອນວ່າ ຕໍ່ໃຫ້ມີເລ່ຫຼ່ຽມຫຼາຍຊ່ຳໃດກໍຕາມ ຕໍ່ໃຫ້ພະຍາຍາມປົກປິດອາການຊ່ຳໃດກໍຕາມ ແຕ່ວ່າສຸດທ້າຍມັນກະຍ່ອມສະແດງອອກມາທາງດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ ເຮົາກໍສາ ມາດຮູ້ໄດ້ ແຕ່ວ່າກໍຕ້ອງອາໄສການ ອາໄສການສັງເກດ ເມື່ອຮູ້ແລ້ວກໍຄວນຈະໜີອອກຫ່າງ ແຕ່ຖ້າຄົນທີ່ເປັນບັນດິດນີ້ ເປັນມິດແທ້ ຕໍ່ໃຫ້ບໍ່ທັນໄດ້ສະໜິດອີ່ຫຍັງກໍຕາມ ຖ້າເບິ່ງຜູ້ໃດມີລັກສະນະອາການແບບວ່າ ເອີ ຜູ້ນີ້ເປັນຄົນດີ ຜູ້ນີ້ເປັນ ອ່າ ຄົນທີ່ຕັ້ງໃຈຮ່ຳຮຽນ ຕັ້ງໃຈເຮັດການເຮັດງານ ຖ້າເຮົາຄົບຫາສະມາຄົມດ້ວຍນີ້ ຈະທຳໃຫ້ຊີວິດເຮົາມີແຕ່ຄວາມຈະເລີນ ກໍຄວນເຂົ້າໄປຫາ ຄວນເຂົ້າໄປໃກ້ ທີນີ້ ໃນສິງຄາລະກ ະສູດ ເພິ່ນກະຈະມີຂໍ້ທີ່ຄວນປະພຶດປະຕິບັດ ເມື່ອເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈຄົບເພື່ອນເປັນມິດເປັນສະຫາຍກັນແລ້ວ ຈະມີຂໍ້ປະພຶດປະຕິບັດຕໍ່ກັນແນວໃດ ເພິ່ນກໍຈະມີ ມີໄວ້ສຳລັບປະພຶດປະຕິບັດເນາະ ກະໃນທິດຫົກ ເ ຊິ່ງສິງຄາລະມານົບນີ້ໄດ້ໄຫວ້ທິດ ອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າເຫັນມັນກະ ເອີ ມານົບນີ້ທ່ານກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ ຂ້ານ້ອຍກຳລັງໄຫວ້ທິດ ຜູ້ເປັນພໍ່ ພາມຜູ້ເປັນພໍ່ຂອງຂ້ານ້ອຍ ເມື່ອເພິ່ນໃກ້ຕາຍ ເພິ່ນກໍ ບອກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄຫວ້ທິດ ຂ້ານ້ອຍກໍເລີຍໄດ້ເຮັດຕາມ ຄຳບອກຄຳສອນຂອງພໍ່ ອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ຕຳໜິ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຄັດຄ້ານ ເພິ່ນກໍບອກວ່າ ໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜາກໍມີຄືກັນ ການໄຫວ້ທິດ ທິດທີໜຶ່ງຄວນເຮັດຈັ່ງໃດ ທິດທີສອງຄວນເຮັດຈັ່ງໃດ ຄຳວ່າທິດນີ້ກໍຄືຄົນຮອບຂ້າງຂອງເຮົາລະ ຄົນຮອບຂ້າງເຮົາມີໃຜ ມີພໍ່ແມ່ ມີຄູບາອາຈານ ມີຍາດພີ່ນ້ອງ ມີຜົວມີເມຍ ມີເຈົ້ານາຍ ມີຄົນຮັບໃຊ້ ມີສະມະນະພາມເນາະ ທິດທັງຫົກ ແລ້ວທີນີ້ໃນທິດເບື້ອງຊ້າຍ ອຸດຕະລະທິດ ທິດເບື້ອງຊ້າຍ ກໍຄືມິດສະຫາຍ ເຮົາມີຄວນ ອາ ເຮົາມີ ເຮົາຕ້ອງເຮັດແນວໃດຕໍ່ກັນ ເມື່ອເຮົາຄົບຫາສະມາຄົມກັນແລ້ວ ເພິ່ນບອກວ່ າ ມິດເພິງບຳລຸງ ບຳລຸງມິດສະຫາຍຈັ່ງໃດ ເຜື່ອແຜ່ແບ່ງປັນ ມີນ້ຳໃຈ ຊ່ອຍເຫຼືອເກື້ອກູນກັນ ມີຕົນຮ່ວມສຸກ ຮ່ວມທຸກ ແລະກະມີຄວາມຊື່ສັດຈິງໃຈຕໍ່ກັນ ເມື່ອມິດສະຫາຍໄດ້ປະພຶດປະຕິບັດກັບເຮົາແບບນີ້ ເຮົາກໍ ຄວນເຮັດຈັ່ງໃດ ເຮົາກໍຄວນປະພຶດປະຕິບັດຕອບເນາະ ປະພຶດປະຕິບັດຕອບຈັ່ງໃດ ເພິ່ນວ່າ ມິດສະຫາຍອະນຸເຄາະຕອບ ໜຶ່ງ ເມື່ອເພື່ອນປະໝາດກະຊ່ອຍປ້ອງກັນເພື່ອນ ເມື່ອເພື່ອນປະໝາດ ຊ່ອຍຮັກສາຊັບ ສົມບັດຂອງເພື່ອນ ໃນຄາວທີ່ເພື່ອນມີໄພ ກະເປັນທີ່ເພິ່ງໄດ້ ບໍ່ລະຖິ້ມໃນຍາມເພື່ອນລຳບາກ ແລະ ກະນັບຖືໄປຕະຫຼອດເຖິງຕະກຸນຂອງເພື່ອນ ບໍ່ແມ່ນວ່າຄົບກັນພຽງແຕ່ເປັນເພື່ອນກັນ ແຕ່ວ່າຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ພໍ່ ແມ່ຂອງເພື່ອນ ເຮົາ ບໍ່ເຄົາລົບນັບຖື ອັນນີ້ຖືວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນເພື່ອນສະໜິດກັນ ບໍ່ໄດ້ເປັນເພື່ອນແທ້ກັນ ຖ້າເປັນເພື່ອນແທ້ ເປັນເພື່ອນກັນຈິງນີ້ ເຂົາກໍຈະນັບຖືກັນໄປຕະຫຼອດເຖິງພໍ່ແມ່ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ກະຈະ ຮູ້ຈັກມັກຄຸ້ນກັນໄປ ອອກຕົນຍາດໂຍມກໍຄືສິພໍເຂົ້າໃຈເນາະ ອາຕະມາໄດ້ອະທິບາຍ ຄຳວ່າມິດ ຄຳວ່າສະຫາຍ ຄຳວ່າມິດ ຄຳວ່າສະຫາຍ ແລະ ຄຳວ່າມິດແທ້ ມິດທຽມ ມີລັກສະນະອາການຈັ່ງໃດ ຕາມທີ່ໄດ້ວ່າໄ ປ ຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ກະຄືສິພໍຮູ້ພໍເຂົ້າໃຈ ກະສັງເກດ ຄວາມປະພຶດທາງກາຍ ຄວາມປະພຶດທາງວາຈາ ຄວາມຄິດທາງຈິດໃຈ ມັນກະຈະສະແດງອອກມາວ່າ ເຂົາເປັນແນວໃດ ເປັນຄົນດີຫຼືບໍ່ດີ ຈະສັງເກດໄປ ເລື້ອຍ ກໍພໍຮູ້ນະ ຖ້າຜູ້ໃດມີລັກສະນະອາການຕາມທີ່ວ່າມາ ກະເຂົ້າໃຈໄດ້ທັນທີເລີຍ ເພາະວ່າການຄົບຫາສະມາຄົມກັບໝູ່ເພື່ອນ ກໍເປັນປັດໄຈຫຼັກ ເພາະວ່າມະນຸດເຮົາເປັນສັດສັງຄົມ ຈະຢູ່ຜູ້ດຽວບໍ່ໄດ້ ກໍຕ້ອ ງມີການພົວພັນກັນໃນດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ ຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພາະເມື່ອມີຕ້ອງການເພິ່ງພາອາໄສເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເຮົາກະຕ້ອງເລືອກບຸກຄົນທີ່ດີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາຈະເລີນ ດັ່ງເຊັ່ນ ຕົວຢ່າງວ່າ ໃນສະໄໝພຸດທະການກໍມີຫຼາຍຕົວຢ່າງ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ພະເຈົ້າອາຊາສັດຕູ ທຳອິດນີ້ເພິ່ນກະຍັງຢູ່ໃນໄວເຍົາ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າ ເອີ ຄົນພານເປັນແນວໃດ ບັນດິດເປັນແນວໃດ ແລະ ໃນຕອນນັ້ນນີ້ ພະເທ ວະທັດນີ້ ມາທູນຂໍວັດຖຸຫ້າປະການກັບອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ກໍຖືກອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້ານີ້ຄັດຄ້ານ ແລ້ວກໍເລີຍມີໄດ້ນຳພາພິກຂຸບວດໃໝ່ 500 ອົງ ເຊິ່ງພິກຂຸຜູ້ບວດໃໝ່ນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ຮູ້ທຳວິໄນ ວ່າອັນໃດຄືທຳ ອັນໃດຄືວິໄນນະ ແລ້ວກໍເຫັນພະເທວະທັດນີ້ສະແດງວັດຖຸຫ້າປະການມາ ກໍຈະມີການຢູ່ປ່າ ຢູ່ປ່າເປັນວັດ ການທ່ຽວບິນທະບາດເປັນວັດ ອ່າ ການຖືຜ້າ ຜ້າບັງສຸກຸນເປັນວັດ ການບໍ່ສັນ ອ່າ ການບໍ່ສັນເນື້ອນີ້ແຫຼະເປັນວັດ ແລ້ວກໍຫຍັງອີກຈຳບໍ່ໄດ້ ພິກຂຸເຫຼົ່ານັ້ນນີ້ເຫັນວ່າ ເອີຍ ຂໍ້ສະເໜີຂອງພະເທວະທັດນີ້ ເປັນຂໍ້ສະເໜີທີ່ດີ ເປັນການຂັດເກົາກິເລດ ເປັນຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ເຄັ່ງຄັດ ແຕ່ວ່າພຸດທະເຈົ້ານີ້ ບໍ່ເຄັ່ງຄັດ ກໍເລີຍໜີຕາມພະເທວະທັດໄປ ແລ້ວພະເທວະທັດຕອນນັ້ນກໍ ຄິດຫາຢາກໄດ້ໝູ່ໄດ້ພວກມາເພີ່ມອີກ ກໍເລີຍຄິດເຫັນພະເຈົ້າອາຊາດສັດຕູນີ້ ວ່າຍັງຢູ່ໃນໄວເຍົາ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ອັນໃດດີ ອັນໃດບໍ່ດີ ພະເທວ ະທັດນີ້ເປັນຜູ້ມີລິດເນາະ ສາມາດແປງກາຍໄດ້ ແປງກາຍໄປເປັນມານົບນ້ອຍ ມີອະສໍລະພິດ ອ່າ ເປັນພັງພານກ້ຽວຢູ່ໃນຄໍ ຢູ່ໃນມື ພະເຈົ້າອາຊາດສັດຕູເຫັນນີ້ກໍຕົກໃຈນະ ພໍຕົກໃຈແລ້ວກໍບອກວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ຄືພະເທວະທັດເອງ ເກີດຄວາມເຫຼື້ອມໃສສັດທາກໍຄົບ ສັກກາລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຈົນເຖິງຂັ້ນວ່າໄດ້ທຳປິຕຸຄາດ ກໍຄືຂ້າ ພໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າພິມພິສານ ຈັດເປັນອະນັນຕະລິຍະກຳ ກຳຕົວນີ້ຫ້າມສະຫວັນກັ້ນນິບ ພານ ນີ້ຄືການຄົບ ຄົບຄົນຜິດ ພໍເມື່ອໄດ້ ໄດ້ລູກ ໄດ້ລູກອອກມາ ໄດ້ລູກອອກມາກໍຄືພະ ພະເຈົ້າອະໄພຍະລາດ ເພິ່ນວ່າບຸກຄົນທີ່ເປັນພໍ່ຄົນແມ່ຄົນນີ້ ຈະເລີ່ມເຂົ້າໃຈຜູ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ຂອງຕົນ ໃນຂະນະທີ່ເຮົາຍັງ ບໍ່ທັນໄດ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ຄົນນີ້ ບາງຄົນນີ້ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າໃຈຫົວອົກຂອງຄົນຜູ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ ອາດຕະມານີ້ກໍຄືກັນ ບໍ່ທັນໄດ້ເປັນພໍ່ຄົນເນາະ ບໍ່ໄດ້ມີລູກຊີ້ນະ ກໍອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈຫົວອົກຜູ້ ຜູ້ເປັນພໍ່ໄດ້ເລິກເຊິ່ ງ ຈົນກວ່າເຮົາຈະໄດ້ເປັນພໍ່ຄົນ ເຮົາຈຶ່ງຈະເຂົ້າໃຈຫົວອົກຜູ້ເປັນພໍ່ ພະເຈົ້າອາຊາດສັດຕູນີ້ກໍພໍໄດ້ລູກຊາຍແລ້ວ ກໍຈຶ່ງເຂົ້າໃຈ ເພາະວ່າພໍພະມະເຫສີໄດ້ຄອດບຸດອອກມາ ພະເຈົ້າອາຊາດສັດຕູນີ້ກໍມີຄວາມ ເມດຕາ ມີຄວາມອີ່ດູສົງສານ ມີຄວາມຮັກແພງ ຜູ້ເປັນລູກ ກໍມາຄິດໃສ່ເຈົ້າຂອງວ່າ ເອ ຕອນແຕ່ເຮົາເກີດມາ ຕອນແຕ່ເຮົາຍັງນ້ອຍ ພະບິດາຂອງເຮົານີ້ກໍຄືຊິຮັກແພງເຮົາເໝືອນທີ່ເຮົາຮັກລູກເຮົານີ້ເນາະ ຄິ ດໄດ້ເຊັ່ນນັ້ນກໍເລີຍຟ້າວໄປຊິໄປປ່ອຍເນາະ ຕອນນັ້ນໄດ້ຈອງຈຳພະເຈົ້າພິມພິສານໄວ້ຢູ່ໃນຄຸກ ໄດ້ເອົາມີດໂກນນີ້ປາດ ປາດຝ່າ ປາດຝ່າຕີນເນາະ ຂໍອະໄພເປັນຄຳຫຍາບ ແລ້ວກໍໂຮຍເກືອໃສ່ ແລ່ນໄປ ຟ້າ ວໄປ ທີ່ໄປປ່ອຍ ແຕ່ວ່າໃນຂະນະນັ້ນບໍ່ທັນແລ້ວ ພະເຈົ້າພິມພິສານໄດ້ສະຫວັນນະຄົດໄປເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ເກີດຄວາມທຸກໜັກ ຄິດເຫັນໃຜບໍ່ມີພໍທີ່ຈະກຳຈັດຄວາມທຸກເສົ້າໂສກເສຍໃຈນັ້ນໄດ້ ຄິດເຫັນແຕ່ອົງສົ ມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າອົງດຽວ ກໍເລີຍໃຫ້ໝໍຊີໂວໂກມາລະພັດນີ້ພາໄປເຂົ້າເຝົ້າອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ໝໍຊີໂວໂກມາລະພັດກໍພາເຂົ້າໄປເຝົ້າອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ພໍເຂົ້າໄປອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າກໍໄດ້ສະແດງທຳສູ່ຟັງ ແລ້ວກໍປົກກະຕິນີ້ ຖ້າຫາກວ່າພະເຈົ້າອະຊາສັດຕູນີ້ບໍ່ໄດ້ ອ່າ ທຳປິຕຸຄາດ ກໍຄືຂ້າຜູ້ເປັນພໍ່ນີ້ນະ ຟັງທຳມະເທດສະໜາຈົບນີ້ຈະໄດ້ບັນລຸເປັ ນພະໂສດາບັນ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າການທຳປິຕຸຄາດນັ້ນເປັນອັນຕະລາຍິກະທຳ ຫ້າມສະຫວັນກັ້ນນິບພານ ທຳໃຫ້ໄດ້ ອ່າ ເຂົ້າເຖິງພຽງແຕ່ພະລັດຕະນະໄຕ ກໍຄືເຂົ້າເຖິງພະພຸດ ພະທຳ ພະສົງ ເປັນທີ່ເພິ່ງເປັນ ສະລະນະຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼັງຈາກນັ້ນມາກໍຕັ້ງຢູ່ໃນ ອ່າ ບຸນກຸສົນ ກັບລາວກໍເຮັດບຸນກຸສົນ ໄດ້ອຸປະຖຳພະ ພະພຸດທະສາສະໜາ ກໍເຊິ່ງມີຄຸນູປະກາລະແກ່ພະພຸດທະສາສະໜາ ກໍຄືໄດ້ເປັນຜູ້ອຸປະຖຳ ໃນການທຳສັງ ຄະຍານາຄັ້ງທີ 1 ປະຖົມສັງຄະຍານາ ທີ່ຖ້ຳສັດຕະບັນນະຄູຫາ ແຕ່ພໍລາວໄດ້ສະຫວັນນະຄົດໄປ ຖາມວ່າລາວຊິໄປໃສ ອັນນີ້ກໍບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເນາະ ຄົນທີ່ຂ້າພໍ່ຂ້າແມ່ ໄດ້ເຮັດກຳໜັກເຖິງຂະໜາດນັ້ນ ຕົກໂລຫະກຸ ມພີ ມະຫານະລົກຢູ່ 30,000 ປີ 30,000 ປີນີ້ 30,000 ປີໃນນະລົກເດ້ ເພິ່ນວ່າເທວະດາຢູ່ຊັ້ນຕ່ຳນີ້ ຢູ່ຊັ້ນຈາຕຸມນີ້ ອ່າ ໜຶ່ງ 1 ມື້ ຫຼື 1 ມື້ 1 ມື້ ຫຼື 1 ປີ ຂອງເທວະດານີ້ ອໍ ບໍ່ແມ່ນ 1 ມື້ຂອງເທວະດານີ້ ສ່ຳກັບ 50 ປີຢູ່ໃນໂລກມະນຸດ ແລະ ເທວະດາຊັ້ນສູ ງໆຂຶ້ນໄປກໍຈະຄູນຂຶ້ນໄປ 1 ມື້ໃນເມືອງມະນຸດເທົ່າກັບ 100 ປີໃນເທວະດາຊັ້ນດາວະດຶງ ແລະ ເທວະດາສູງຂຶ້ນໄປກໍໄລ່ໄປ 200 ປີ 400 ປີ 800 ປີ 1,600 ປີ ແຕ່ບາດທີນີ້ໃນນະລົກບາດນີ້ ໃນນະລົກນີ້ເວລາມັນຈະຍາວກວ່າ ສະຫວັ ນອີກເດີ້ບາດນີ້ ເປັນສອງເທົ່າຂອງສະຫວັນອີກນະ ສົມມຸດວ່າໜຶ່ງມື້ຂອງມະນຸດສ່ຳກັບ 50 ອ່າ ໜຶ່ງ ໜຶ່ງມື້ໃນສະຫວັນຊັ້ນຈາຕຸມນີ້ ສ່ຳກັບ 50 ປີໃນເມືອງມະນຸດ ແຕ່ຖ້າໄປທຽບໃສ່ນະລົກບາດນີ້ ນະລົກຊັ້ນຕ່າງໆກໍຈະ ມີຫຼົດຫຼັ່ນກັນໄປອີກເນາະ ກໍຈະ ເວລາກໍຈະເພີ່ມເປັນ 2 ເທົ່າຂອງຄວາມຍາວໃນ ໃນສະຫວັນອີກ ເພາະສະນັ້ນນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານຫຼາຍແສນໂກດປີ ນັ້ນ ບໍ່ຮູ້ຊິວ່ານັບຈັ່ງໃດຫັ້ນນ່າ ພໍພະເຈົ້າອາຊາດສັ ດຕູນີ້ພົ້ນຈາກນະລົກນັ້ນແລ້ວ ກໍຈັ່ງຊິຄ່ອຍໄດ້ມາເກີດເປັນມະນຸດ ເປັນເທວະດາໄປ ແລ້ວໃນອະນາຄົດຕະການນີ້ ອັນໄດ້ໄດ້ຮັບຄຳພະຍາກອນຈາກອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າວ່າ ພະເຈົ້າອາຊາດ ສັດຕູນີ້ຈະໄດ້ເປັນພະປັດເຈກະພຸດທະເຈົ້າ ພະນາມວ່າ ຊີວິຕະເສສະ ຈະໄດ້ຕັດສະຮູ້ເປັນພະປັດເຈກະພຸດທະເຈົ້າ ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ຕົກນະລົກໄປຊະກ່ອນ ເນື່ອງຈາກວ່າອະນັນຕະລິຍະກຳມັນມາຂວາງໄວ້ ແ ຕ່ພໍລາວ ລາວໄດ້ສຳນຶກຜິດ ໄດ້ເຂົ້າໄປຟັງເທດຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ ໄດ້ ອ່າ ເຖິງພະລັດຕະນະໄຕເປັນທີ່ເພິ່ງຕະຫຼອດຊີວິດ ລາວກໍເຮັດບຸນເຮັດກຸສົນຕະຫຼອດເດ ແຕ່ວ່າບຸນກຸສົນທີ່ລາວເຮັດໄວ້ນ່າ ບໍ່ ຍັງບໍ່ສາ ມາດທີ່ຈະຊ່ອຍ ອ່າ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປິດກັ້ນນະລົກໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າອະນັນຕະລິຍະກຳນີ້ມັນແຮງ ຂ້າພໍ່ ລາວກໍຕ້ອງໄປໄປສະເຫວີຍຜົນກຳນັ້ນກ່ອນ ຈົນກວ່າຈະເໝີດຜົນກຳທີ່ລາວທຳນັ້ນ ຈຶ່ງຈະ ໄດ້ສະເຫວີຍຜົ ນບຸນທີ່ລາວເຮັດໄວ້ ແລ້ວທ້າຍທີ່ສຸດກໍໄດ້ເປັນພະປັດເຈກະພຸດທະເຈົ້າ ເຂົ້າສູ່ພະນິບພານໄປໃນທີ່ສຸດ ອັນນີ້ກໍເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພະເຈົ້າອາຊາດສັດຕູນີ້ໃນເທື່ອທຳອິດນີ້ ລາວຄົບຄົນຜິດ ຄົບມິດທຽມ ຄົ ບຄົນພານ ກໍຄືພະເທວະທັດ ກໍທຳໃຫ້ລາວຫຼົງເດີນເສັ້ນທາງຜິດ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າລາວບໍ່ໄດ້ຄົບພະເທວະທັດນີ້ ລາວກໍອາດຈະບໍ່ໄດ້ຂ້າພໍ່ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຂ້າພໍ່ ແຕ່ວ່າເນື່ອງວ່າຫຼົງໄປເຮັດ ໄປຄົບຄົນພານແລ້ວ ກໍເ ລີຍໄດ້ເຮັດບາບເຮັດອະກຸສົນເຮັດກຳໜັກ ແຕ່ວ່າກໍຍັງດີໄດ້ກັນລະຍານະມິດ ໄດ້ມິດແທ້ ກໍຄືອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ກໍເລີຍຍັງພໍໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ລາວເຂົ້າເຖິງພະລັດຕະນະໄຕ ກໍຍັງດີນະ ເຊິ່ງບາງ ຄົນນີ້ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ພົບກັນລະຍານະມິດເລີຍ ແລ້ວບັດນີ້ຖິ້ມທ້າຍບັດນີ້ ມາເວົ້າເຖິງກັນລະຍານະມິດເນາະ ກັນລະຍານະມິດນີ້ກໍຄືມິດດີ ຫຼືວ່າບັນດິດ ຄຸນສົມບັດຂອງກັນລະຍານະມິດນີ້ ເພິ່ນວ່າມີຢູ່ 7 ປະການ ເ ຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າເປັນພາສາບາລີວ່າ ປິໂຍ ຄະຣຸ ພາວະນີໂຍ ວັດຕາຈະ ວະຈະນັກຂະໂມ ຄຳພີຣັນຈະ ກະຖັງກັດຕາ ໂນຈັດຖາເນ ນິໂຍຊະເຍ ມີຄຸນສົມບັດ 7 ປະການ ກໍຄື 1 ປິໂຍ ເປັນທີ່ຮັກ ເປັນທີ່ຮັກ ເປັນທີ່ພໍອົກພໍ ໃຈຂອງຄົນສ່ວນຫຼາຍ ເພາະວ່າຄົນດີກໍເປັນທີ່ຮັກຂອງຄົນສ່ວນຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ ສອງມາ ຄະຣຸ ຄະຣຸນີ້ເປັນທີ່ໜ້າເຄົາລົບ ໜ້າເຄົາລົບ ໜ້າຢຳເກງຂອງຄົນທົ່ວໄປ ປິໂຍ ຄະຣຸ ພາວະນີໂຍ ພາວະນີໂຍນີ້ ໜ້າຍົກຍ້ອງ ໜ້າ ຍົກຍ້ອງ ໜ້າກາບໄຫວ້ບູຊາ ສົມຄວນແກ່ການສັນລະເສີນ ສີ່ ວັດຕາ ວັດຕານີ້ເປັນຜູ້ ເປັນຜູ້ເວົ້າຈາເກັ່ງ ເວົ້າຈາສິ່ງທີ່ມັນເປັນປະໂຫຍດ ຫ້າ ວະຈະນະຂະໂມ ເປັນຜູ້ອົດທົນຕໍ່ຄຳເວົ້າຄຳວ່າ ຄຳແນະນຳຄຳຕັກເ ຕືອນຂອງຄົນອື່ນ ນອກຈາກວ່າມັກບອກຄົນອື່ນ ແນະນຳຄົນອື່ນໃນສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລ້ວ ກໍເປີດຈິດເປີດໃຈຮັບຟັງຄຳຕັກເຕືອນຂອງຄົນອື່ນ 6 ຄຳພີຣັນຈະ ກະຖັງ ກັດຕາ ມີຄວາມເວົ້າ ອ່າ ເປັນຜູ້ສະຫຼາດໃນ ການເວົ້າໃນການ ອະທິບາຍເນື້ອຄວາມທີ່ເລິກເຊິ່ງ ໝາຍເຖິງເວົ້າອີ່ຫຍັງອອກມາກໍເວົ້າໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກິນໃຈ ຈັບຈິດຈັບໃຈ ເປັນຄຳຄົມຊີ້ນະ ອະທິບາຍທຳມະ ອະທິບາຍເນື້ອຫາໄດ້ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ປະ ການທີ 7 ໂນ ຈັດຖາເນ ນິໂຍຊະເຍ ຈະບໍ່ແນະນຳໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນຖານະ ກະຄືໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ຈະບໍ່ແນະນຳໃນທາງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ໃນທາງທີ່ຜິດ ຈະແນະນຳໃນທາງທີ່ຖືກທີ່ຕ້ອງ ອັນນີ້ກໍເປັນລັກສ ະນະຄຸນນະສົມບັດຂອງກັນລະຍານະມິດ 7 ປະການ ກະຜູ້ໃດມີຄົບ 7 ປະການກະຖືວ່າເປັນກັນລະຍານະມິດ ຫຼືວ່າບໍ່ຄົບກໍຕາມ ມີຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງ ກະຍັງວ່າ ຈັດວ່າມີສ່ວນແຫ່ງເປັນກັນລະຍານະມິດ ຄວນ ທີ່ຈະເຂົ້າໃກ້ ຄວນທີ່ຈະຄົບຫາສະມາຄົມນຳ ກໍຄືຊິສົມຄວນແກ່ເວລາເນາະ ອາດຕະມາພາບໄດ້ອະທິບາຍ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າມິດ ຂອງຄຳວ່າສະຫາຍ ຂອງຄຳວ່າກັນລະຍານະມິດ ທີນີ້ກໍຊິມາເບິ່ງ ອ່າ ຄອມເມັນ ອາດຈະມີຄຳຖາມຫຼືວ່າຈັ່ງໃດເນາະ ກ່ອນຈະ ກ່ອນຈະຈົບການບັນຍາຍ ເບິ່ງຄອມເມັນກັນເດີ້ ດຽວເລື່ອນເບິ່ງ ຍັງບໍ່ມີ ບໍ່ມີຄຳຖາມເນາະ ມີແຕ່ຄອມເມັນ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທະນາ ມີແຕ່ຄອມເມັນ ນະມັດສະກ ານ ອ່າ ກະບໍ່ມີຄອມເມັນຫຍັງ ບໍ່ມີຄຳຖາມຫຍັງ ກະສົມຄວນແກ່ເວລາ ອາດຕະມາໄດ້ອະທິບາຍ ອ່າ ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າມິດ ຂອງຄຳວ່າສະຫາຍ ຂອງຄຳວ່າມິດສະຫາຍ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍມິດ 2 ປະເພດ ມິດ ແທ້ ມິດທຽມ ອອກຕົນຍາດໂຍມກະຄືຊິພໍເຂົ້າໃຈເນາະ ຖ້າຫາກວ່າຊີວິດປາດຖະໜາຄວາມຈະເລີນ ກະຄວນຈະຄົບແຕ່ຄົນດີ ຄວນຈະຄົບແຕ່ມິດແທ້ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ປາດຖະໜາ ອັນນີ້ກະ ອາດຕະມາກະຈັກຊິວ່າຈັ່ ງໃດແລ້ວເນາະ ທຸກຄົນກໍຍ່ອມປາດຖະໜາດີ ກະຄວນຈະເລືອກແຕ່ສິ່ງທີ່ດີ ຄວນຈະຄົບແຕ່ມິດທີ່ດີ ຊີວິດເຮົາກໍຈະຈະເລີນ ກະຂໍອະນຸໂມທະນາບຸນກຸສົນກັບອອກຕົນຍາດໂຍມທີ່ໃຫ້ການຮັບຊົມຮັບຟັງໄລສົດຕັ້ງ ແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ ແລະ ກະກົດໄລກົດແຊເປັນທຳມະທານ ກະຂໍໃຫ້ທ່ານທັງຫຼາຍຈົ່ງເປັນຜູ້ມີສະຕິ ມີປັນຍາ ເປັນພະຫູສູດ ຊົງຈຳພະທຳຄຳສອນຂອງອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດ ສຸເຈົ້າ ໄດ້ທັງແປດໝື່ນສີ່ພັນພະທຳ ມະຂັນ ແລ້ວກະເປັນເຫດເປັນປັດໄຈໃຫ້ທ່ານທັງຫຼາຍໄດ້ຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງໃນສັດຈະທຳຄຳສອນຂອງອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ເປັນເຫດເປັນປັດໄຈໃຫ້ໄດ້ບັນລຸມັກຜົນນິບພານ ໃນອະນາຄົດຕະ ການອັນບໍ່ຊ້າບໍ່ນານນີ້ ດ້ວຍກັນຈົ່ງທຸກທ່ານທຸກຄົນເທີ້ນ ຂໍນອບນະມັດສະການ ພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານ ຂໍຈະເລີນພອນ ອອກຕົນຍາດໂຍມທຸກທ່ານທຸກຄົນ